ນັກທຸລະກິດໃນສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວເປີດເຜີຍວ່າ ບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດຂອງການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນດ້ານຕ່າງໆ ເພື່ອຮອງຮັບ ແລະ ຮັບຕ້ອນນັກທ່ອງທ່ຽວໃນປີທ່ອງທ່ຽວລ າວ 2024 ກໍຄືບັນຫາຂາດແຄນທາງດ້ານງົບປະມານຢ່າງໜັກໜ່ວງຂອງລັດຖະບານລາວ ຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີງົບປະມານສຳລັບຕອບສະໜອງໃຫ້ກັບບັນດາແຂວງຕ່າງໆ ເພື່ອ ນຳໃຊ້ໃນການພັດທະນ າປັບປຸງສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ສ່ວນກອງທຶນພັດທະນາທ່ອງທ່ຽວຂອງແຕ່ລະແຂວງນັ້ນ ກໍບໍ່ມີເງິນທຶນເຫຼືອຢູ່ເລີຍ ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດພະຍາດໄວຣັສໂຄວິ ດ-19 ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍທີ່ຈະກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນທຸກດ້ານ ເພື່ອຮອງຮັບປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2024 ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ດັ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດລາວໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ສຳລັບການກະກຽມເປີດປີທ່ອງທ່ຽ ວນີ້ ບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກກະຄືສະພາບເສດຖະກິດຫັ້ນແຫຼະ ເພາະວ່າເຮົາຊິໄປຊຸກຍູ້ບັນດາຜູ້ປະກອບການໃຫ້ເຂົາປັບປຸງໃຫ້ຮອງຮັບໃຫ້ມັນດີຂຶ້ນກ່ອນເກົ່າ ກະມີບັນຫາດ້ານເສດຖະກິດ ເຂົາເຈົ້າກະມີຄວາມຫ ຍຸ້ງຍາກ ແລະ ອັນທີສອງມາກະຄືຜ່ານມາເຮົາໄດ້ມີກອງທຶນທ່ອງທ່ຽວເນາະ ແຕ່ວ່າປັດຈຸບັນນີ້ໄດ້ຖືກໂຈະມາແຕ່ໂຄວິດເກີດຂຶ້ນພຸ້ນ ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ກະຖືວ່າບໍ່ມີງົບໂຕນີ້ໄປກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃສ່ວຽກງານໃນກ ານໂຄສະນາບໍ ຫຼືວ່າ ການປັບປຸງການທ່ອງທ່ຽວນີ້ນະ ຄັນຖ້າວ່າເຮົາມີງົບປະມານໂຕນີ້ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ການກະກຽມເປີດປີທ່ອງທ່ຽວນີ້ຊິມີຄວາມສະດວກຍິ່ງຂຶ້ນເນາະ ທັງນີ້ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທ ຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍຈະດຶງເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດໃຫ້ໄດ້ກວ່າສອງລ້ານເຈັດແສນຄົນ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃນພາກທຸລະກິດບໍລິການໃຫ້ໄດ້ກວ່າ 400 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີທ່ອງທ່ ຽວລາວ 2024 ໃນນີ້ກໍຄາດວ່າຈະເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຈີນຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະເດີນທາງມາລາວໂດຍລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກັບເມືອງຄຸນໝິງ ແຂວງຢຸນນ ານນັ້ນ ຊຶ່ງຖ້າຫາກພິຈາລະນາຈາກຄວາມສະດວກ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງການເດີນທາງ ລວມເຖິງສະພາບຕົວຈິງທີ່ມີຊາວຈີນໃຊ້ບໍລິການ ລົດໄຟລາວ-ຈີນໂດຍສະເລ່ຍເຖິງ 4,889 ຄົນໃນແຕ່ລະວັນນັ້ນ ຍ່ອມເ ຮັດໃຫ້ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ລັດຖະບານລາວຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ການລະບາດພະຍາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໃນຕະຫຼອດຊ່ວງປີ 2020 ຫາ 2022 ຊຶ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພາ ກບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໃນລາວຢ່າງໜັກ ໂດຍເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຢຸດກິດຈະການເກືອບທັງໝົດ ທັງຍັງໄດ້ເລີກຈ້າງແຮງງານເກືອບທັງໝົດດ້ວຍ ອັນເຮັດໃຫ້ພາກບໍລິການໃນລາວຕ້ອງປະເຊີນກັ ບການຂາດແຄນບຸກຄະລາກອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະຜ່ານມານັ້ນ ຫາກແຕ່ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ກໍໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາວະທີ່ເກືອບຈະເປັນປົກກະຕິແລ້ວໃນຂະນະນີ້ ຈຶ່ງເຫຼືອພຽງການປະສານ ສົມທົບກັບໜ່ວຍທຸລະກິດພາກເອກະຊົນ ແລະ ການສ້າງການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງ ທ່ຽວ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ສຳລັບແຜນວຽກປັບປຸງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກນີ້ມີທັງໝົດ 6 ກິດຈະກຳ ໃນນັ້ນ ອັນແມ່ນປັບປຸງບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ຈັດລະດັບສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ ຕິດປ້າຍດາວຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານ ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງປ້າຍຊີ້ບອກຕາມເສັ້ນທາງເຂົ້າສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ປັບປຸງເມືອງທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ປັບປຸງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ກິດຈະກຳການທ່ ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ຫຼືວ່າ Eco Tourism ອອກໃບຢັ້ງຢືນດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງກິດຈະກຳການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າ ວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານລາວຈະເລັ່ງດຳເນີນການພັດທະນາທຸລະກິດພາກບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ລະດັບມາດຕະຖານສາກົນໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ເພາະ ຄາດຫວັງວ່າ ນັກທ່ອງທ່ ຽວຊາວຕ່າງຊາດຈະເດີນທາງມາລາວຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະພາຍຫຼັງຈາກທີ່ສາມາດຄວບຄຸມການລະບາດພະຍາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໄດ້ຢ່າງຄັກແນ່ແລ້ວ ທັງຍັງໄດ້ເປີດການເດີນລົດໄຟໄດ້ຕະຫຼອດເສັ້ນ ທາງ ລະຫວ່າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກັບເມືອງຄຸນໝິງ ນັບຈາກວັນທີ 13 ເມສາ 2023 ເປັນຕົ້ນມາແລ້ວນັ້ນ ຍ່ອມຈະສົ່ງຜົນດີຕໍ່ປີການທ່ອງທ່ຽວລາວ 2024 ອີກທັງຍັງເປັນປີທີ່ລັດຖະບານລາວເປັນປະທານກຸ່ມອາຊຽນ ຊຶ່ ງຈະຕ້ອງຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດຜູ້ນຳອາຊຽນ ແລະ ກອງປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີ ລວມເຖິງກິດຈະກຳຕ່າງໆ ໃນຕະຫຼອດປີ 2024 ດ້ວຍແລ້ວ ຈຶ່ງຕ້ອງຕຽມຄວາມພ້ອມທຸກດ້ານ ທີ່ລວມເຖິງໂຮງແຮມ ຮ້ານອາຫາ ນດ້ວຍ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA